ອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ຕົນມີຄວາມກັງວົນເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການບັງຄັບໃຫ້ໜີອອກໄປຈາກປະເທດ ໂດຍລັດຖະບານອິນເດຍ ພວກອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາ 7 ຄົນໄປສູ່ມຽນມາ ບ່ ອນທີ່ພວກເປັນປາກເປັນສຽງດ້ານສິດທິມະນຸດກ່າວວ່າ ຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນເລື່ອງທີ່ສ່ຽງອັນຕະລາຍ Lisa Schlein ລາຍງານເລື່ອງນີ້ມາຫາ VOA ຈາກນະຄອນເຈນີວາ ດັ່ງສາລີຈະນຳລາຍລະອຽດມາສ ະເໜີທ່ານ ອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ພວກອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາ 7 ຄົນນັ້ນ ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ໃນອິນເດຍມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ອົງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ ພວກອົບພະຍົບເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ໃນ ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຈົນກວ່າວ່າຕົນໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຖືກສົ່ງກັບໄປມຽນມາໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂຄສົກຂອງອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານອາລເດຣ ມາເຮຈິດ ເວົ້າວ່າ ອົງການຂອງຕົນໄດ້ຮ້ອງຂໍຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍວ່າ ຢາກພົບພໍ້ກັບພວກເຂົາເຈົ້າ

ມີຄວາມເສຍໃຈທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບຕໍ່ຄຳຂໍຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ທັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ທະນາຍຄວາມທາງການໄປພົບພວກເຂົາເຈົ້າ ອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້ າບໍ່ໄດ້ພົບທະນາຍຄວາມ ບໍ່ໄດ້ມີໂອກາດໃນການຂໍລີ້ໄພ ແລະໃຫ້ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກພິຈາລະນາໃນອິນເດຍ ຊາວອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາປະມານ 18,000 ຄົນ ລວມທັງພວກຂໍລີ້ໄພທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ມາ ໃນອິນເດຍ ໄດ້ລົງທະບຽນກັບອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກບັດປະຈຳໂຕ ແລະເອກະສານຕ່າງໆໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຂົາເ ຈົ້າຖືກຈັບ ຖືກຄຸມຂັງ ຫຼືຖືກເນລະເທດໂດຍພະລະການ ທ່ານມາເຮຈິດກ່າວວ່າ ທ່ານຢ້ານວ່າອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານອົບພະຍົບບໍ່ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການມີໜ້າຂອງພວກອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາອື່ນໆອີກ ຊຶ່ງກໍອາດ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການປ້ອງກັນເຊັ່ນກັນ

ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າໄປນັ້ນວ່າ ການກັບຄືນໄປແມ່ນສ້າງຄວາມກັງວົນເປັນຫ່ວງ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ເຄີຍເປັນມາ ແລະຂອບເຂດຂອງວິກິດການຂອງຊາວອົບພະຍົບທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນມາໃນມຽນມາ ໂດຍ ສະເພາະກັບພວກ 720 ພັນຄົນທີ່ຕົບໜີໄປຍັງບັງກລາແດສ ແລະປະເທດອື່ນໆຢູ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນ ການລະເບີດຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການປະຫັດປະຫານໂດຍກອງທັບມຽນມາ ແລະ ຕຳຫຼວດຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທີ່ມີຕໍ່ພວກໂຣຮິງຢາໃນລັດຣາຄາຍ ໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາປີ 2017 ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຫຼົບໜີເປັນໝູ່ໃຫຍ່ຂອງຊາວອົບພະຍົບໄປສູ່ບັງກລາເດສ ອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເຕື ອນເຖິງສະພາບການໃນມຽນມາວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງດີຂຶ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ອົງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ເປັນຕາໃຫ້ພວກອົບພະຍົບຊາວໂຣຮິງຢາທີ່ບໍ່ມີປະເທດຢູ່ ກັບຄືນໄປຢ່າງມີຄວາມປອດໄພ ມີກຽດສັກສີ ແລ ະ ເປັນໄປໄດ້ດີໂດຍຕະຫຼອດ ສາລີ ຈິດຕະວໍຣະວົງ ວີໂອເອ